ປ້າຍຮ້ານຄ້າເກົາຫຼີລຽນຢູ່ຕາມຖະໜົນນອກສະຖານທູດເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ຈີນເຊິ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫຼັ ງໃຫຍ່ສຸດມາເປັນເວລາດົນນານຕໍ່ພຽງຢາງ ແຕ່ການເອົາມາດຕະການຂອງຈີນ ກຳລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມສຳພັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ພາໃຫ້ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ນາງຊົງ ນັກການຄ້າຕ່າງປ ະເທດກ່າວວ່າ ມັນເປັນອັນຕະລາຍ ທັງໝົດນີ້ກຳລັງເກີດຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງຫຼາຍ ເກົາຫຼີເໜືອພວມທຳການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍມາເປັນເວລານາ ນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນເກືອບທັງໝົດ ພາກັນຄັດຄ້ານໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອກໍຍັງສືບຕໍ່ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊາ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈີນໄດ້ດຳເນີນໂຄງການທັງໝົດແບບບໍ່ເຫັນ ແກ່ໂຕ ເພື່ອຊ່ວຍເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ພຽງຢາງກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼາຍເພື່ອທົດແທນປັກກິ່ງ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງບໍ່ມີຫຍັງໝົດ ທ່າທີພື້ນຖານຂອງຈີນກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອແມ່ນມີຢູ່ 3 ຢ່າງຄື ບໍ່ເຮັດສົງຄາມ ບໍ່ໃຊ້ນິວເຄລຍ ແ ລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ແຕ່ໃນເມື່ອເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ພ້ອມທັງການທົດລອງນິວເຄລຍເທື່ອຫຼ້າສຸດ ປັກກິ່ງກໍບໍ່ມີທາ ງຫຍັງຫຼາຍ ນອກຈາກເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະກໍ່ກວນຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງກໍໄດ້ ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ ກຳລັງຟື້ນຟູຢູ່ໃນຈີນ ເ ຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບ ປະສິດທິຜົນຂອງການລົງໂທດທີ່ວ່າ ກິມ ຈົງ ອຶນ ທຳຈິງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໄວ້ຫຼືບໍ່ ທ່ານຢັງ ນັກວິສະວະກອນບຳນານກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະໜູນການລົງໂທດ ຖ້າຫ າກການລົງໂທດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ການລົງໂທດຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຄວນໜັກກວ່າທຳມະດາ ທ່ານວັງ ນາຍໝໍກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ທຸກໆຄົນນັ່ງລົງ ແລະ ໂອ້ລົມກັນ ແລະ ຂ້າ ພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈີນຄວນຫຼິ້ນບົດບາດໃນການເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ການສົນທະນາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເປັນເວລາເກືອບທົດສະວັດ ບັນດານັກວິເຄາະຢູ່ໃນປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ໃນຂະ ນະທີ່ສະຫະລັດອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຂາຍນ້ຳມັນທັງໝົດ ແຕ່ການຕັດລົງ 30 ເປີເຊັນ ກໍຈະເປັນຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອາດພຽງພໍທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພຽງຢາງພິຈາລະນາວ່າ ຕົນຄວນເຂົ້າພົວພັນ ຄືນໃໝ່ຫຼືບໍ່ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA